ມີຄົນເຂົ້າເມືອງປະມານ 100,000 ຄົນ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຜ່ານຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາກອນ ແລະ ປ້ອງກັນ ຊາຍແດນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກອາເມລິກາກາງ ອັນມີລວມທັງປະເທດກົວເຕມາລາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄົນພື້ນເມືອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິ່ງທ່ານນາງ ກາເຕຣີນ ສະມິດ ປະຈຳສູນກາງບໍລິການຊຸມຊົນຂອງອົ ງການກາໂຕລິກກ່າວວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບມາຢູ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກກົວເຕມາລາ ແລະ ບາງທີອາດແມ່ນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 80 ເປີເຊັນນັ້ນມາຈາກກຸ່ມຊົນພື້ນເມືອງຢູ່ໃນກົວເຕມາລາ ບ່ອນທີ່ພາສ າສະເປນບໍ່ແມ່ນພາສາຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ມັນເປັນການທ້າທາຍແທ້ໆ ເວລາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມານີ້ປາກພາສາສະເປນບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່ານັ້ນແມ່ນເປັນພຽງພາສາດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາ ດໃຊ້ເວົ້າລົມກັນໄດ້ ຢູ່ໃນສູນຊົ່ວຄາວດຽວນີ້ ທ່ານນາງ ສະມິດ ເວົ້າວ່າ ເພິ່ນກັບຄົນອື່ນໆ ພາກັນຊ່ອຍຊອກພີ່ນ້ອງຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ໃນສະຫະລັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກ ວິທີໃຊ້ປີ້ລົດເມ ແຕ່ມັນກໍເປັນວຽກຍາກໃນເມື່ອພວກຄົນເຂົ້າເມືອງດັ່ງກ່າວປາກໄດ້ແຕ່ພຽງພາສາມາຢັນເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເບິ່ງຕາມແຜນທີ່ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າຢູ່ໃນກົວເຕມາລາແຕ່ປະເທດດຽວ ກໍມີພາສ າມາຢັນຫຼາຍກວ່າຕັ້ງ 10 ພາສາທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານ ແອນດີ ໂຄສົກເມືອງທັກຊັນກ່າວວ່າ
ມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາວ່າມັນມີຕັ້ງ 17 ພາສາຢູ່ຫັ້ນໃນກົວເຕມາລາ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດຮອນດູຣັສ ພວກຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມອຸປະຖຳຂອງວັດ ຂອງໂບດ ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງຂອງພ ວກເຮົາ ເຊິ່ງພວມຮັບມືກັບເຂົາເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບມະຫາວິທະຍາໄລອາຣີໂຊນາ ມີພວກນັກພາສາສາດພິເສດມາໃຊ້ເວລາເຮັດວ ຽກກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຜູ້ຄົນມາປະຈຳຢູ່ຫັ້ນ ເຖິງແມ່ນຈະເວົ້າໄດ້ບໍ່ລ່ຽນ ແຕ່ກໍສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ປາກເວົ້າກັບພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ເຂົາເຈົ້າສາມາດແປ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກນຳກັນໄດ້ ທ່ານນາງ ສະ ມິດ ທີ່ເຄີຍໄດ້ໄປຢູ່ຊຸມຊົນພື້ນເມືອງໃນໂກເຕມາລາ ລຶ້ງເຄີຍກັບພາສາກັນໂຈບານ ພາສາມາມ ແລະ ພາສາກີເຈດີ ພວກພາສາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຳນວນທີ່ປາກເວົ້າກັນຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສານຄົນເຂົ້າເມືອງໃນສະ ຫະລັດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ມີນາຍພາສາພຽງພໍທີ່ຈະມາຮັບມືກັບພວກຄົນຈຳນວນມາກມາຍນີ້ ເຊິ່ງທ່ານນາງ ກາເຕີຣີນ ເວົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າແປກໃຈທີ່ເຫັນວ່າມີຕັ້ງຫຼາຍຄອບຄົວຄືແນວນີ້ເຂົ້າມາຈາກຊົນນະບົດພື້ນເມືອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນມາແບບໃດ ມາເປັນໄລຍະທາງຕັ້ງຫຼາຍພັນໄມ ເກືອບວ່າເວົ້າພາສາສະ ເປນບໍ່ໄດ້ເລີຍ ພວກນັກຊ່ວຍເຫຼືອເອົາໃຈໃສ່ຄົນເຂົ້າເມືອງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າຈະບໍ່ມີນາຍພາສາພຽງພໍ ແລະ ກໍລະນີຕ່າງໆຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວມາຢັນທີ່ຂໍລີ້ໄພ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຟັງຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າໃຈດີພໍ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA